ئون سەككىزىنچى دېكابىر دوشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى. خىتاينىڭ ئۆي-مۈلۈك بازىرىدىكى كىرىزىس خىتايدىكى ئوتتۇرا قاتلام ئائىلىلىرىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىگە زەربە بېرىپ، ئۇلارنى ئائىلە كىرىمى ھەققىدە قايتا ئويلىشىشقا مەجبۇر قىلماقتا. بلۇمبېرگ ئىقتىسادىي خەۋەرلىرىدە خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك بازىرىنى تەرتىپكە سېلىشنىڭ بەش مىليون كىشىنىڭ ئىشسىز قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنلىكى بىلدۈرۈلگەن. خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە، نۆۋەتتە خىتايدا پاي چېكىگە مەبلەغ سېلىش ئوتتۇز پىرسەنت، كىشىلەرنىڭ مائاشى ئوتتۇز پىرسەنت، ئۆي مۈلۈككە مەبلەغ سېلىش يىگىرمە پىرسەنت تۆۋەنلىگەن بولۇپ، خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك ۋە پاي چېكى بازىرىدىكى كاساتچىلىق ئوتتۇرا ھال ئائىلىلىرىنىڭ بايلىقىنى يوق قىلغان. خەۋەرلەردە كوروناۋىرۇس يۇقۇمى قامىلىدىن كېيىن ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە قىينىلىۋاتقان خىتاينىڭ ئەمدىلىكتە كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان ئىشسىزلىق خەۋپىگىمۇ دۇچ كېلىۋاتقانلىقى تەكىتلەنمەكتە. بلۇمبېرگ ئىقتىسادىي خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتايدىكى ئائىلىلەرنىڭ يەتمىش پىرسەنتىنىڭ مال مۈلكى ئۆي مۈلۈككە باغلىنىشلىق بولغاچقا، ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلىشىشى ئائىلىلەرنىڭ شەخسىي بايلىقىنىڭ ئازىيىشىنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقارماقتىكەن. خەۋەرلەردە ئۆي مۈلۈك باھاسى ھەر قېتىم بەش پىرسەنت چۈشسە، ئۆي مۈلۈك بايلىقىدىن ئىككى تىرىليون يەتتە يۈز مىليارد دوللارنىڭ يوقىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.

ۋە ياكى كىرىمنىڭ ئازىيىش خەۋپىنى پەيدا قىلىدىكەن. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتا گېزىتىنىڭ ئون يەتتىنچى دېكابىر بەرگەن خەۋىرىدە خىتاي مەبلەغ باشقۇرۇش فوندالىرىنىڭ ئەھۋالىنىڭمۇ ئىنتايىن ناچار ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىل خىتايدىكى توقسەن پىرسەنت مەبلەغ باشقۇرغۇچى فوندا زىيان تارتقان، بۇ فوندالار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىر تىرىليون دوللارلىق بازار قىممىتىنى يوقاتقان. خەۋەردە توققۇز يۈز قىرىق بىر خىتاي مەبلەغ باشقۇرۇش فوندىنىڭ ئىچىدە پەقەت يەتمىشىنىڭ پايدا ئالغانلىقى قەيت قىلىنماقتا.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى ئارقىلىق ياردەم قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ جازا يۈرگۈزۈلگەن داڭلىق خىتاي شىركەتلىرىدىن شاڭتاڭ تېخنولوگىيە گۇرۇھىنىڭ قۇرغۇچىسى تاڭ شياۋئاۋ ئون بەشىنچى دېكابىر كۈنى تۇيۇقسىز ئۆلگەن.

تاڭ شياۋئاۋ ئەسلى لياۋنىڭلىق بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىللىرىدا ئەنخۇيدىكى خىتاي پەن تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن ۋە ئامېرىكىنىڭ ماسساچۇسېتس تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىدا دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. ئۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خوڭكوڭ خىتاي تىلى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىشلەۋاتقان ۋاقتىدا شاڭتاڭ تېخنولوگىيە گۇرۇھىنى قۇرۇپ، ناھايىتى تېزلا خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنولوگىيە ساھەسىدىكى داڭلىق شىركەتلەردىن بىرى بولۇپ قالغان. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا قارىتا باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا بۇ شىركەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ھەمكارلىشىپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى ئۈچۈن يۈز تونۇش يۇمتالىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى بىلەن تەمىنلىشى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ دىققىتىنى تارتقان. ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تاڭ شياۋئونىڭ شاڭتاڭ تېخنولوگىيە گۇرۇھىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمىدىن ئارتۇق خىتاي شىركىتى، شىركىتىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈپ، بۇ شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكىدا سودا قىلىشىغا چەكلىمە قويغان. بايدىن ھۆكۈمىتىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا بۇ شىركەتنى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مەبلەغ سېلىشى چەكلىنىدىغان شىركەتلەر تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، شاڭتاڭ تېخنولوگىيە گۇرۇھىنىڭ پاي چېكى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى رەسمىي بازارغا سېلىنغاندىن بېرى ئۇنىڭ باھاسىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمى دېگۈدەك زىيانغا ئۇچرىغان.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئون تۆتىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قەبىھىلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتىشقا مەسئۇل بىر ماسلاشتۇرغۇچى ئەمەلدار تەسىس قىلىش ھەققىدە بىر قانۇن ماددىسى ماقۇللىغان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق دۆلەت مۇداپىئە ھوقۇقى قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن بۇ ماددا ھۆكۈمەتنىڭ مەخسۇس ماسلاشتۇرغۇچى ئەمەلدار تەيىنلەپ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىشتا زۆرۈر بولغان سانلىق مەلۇماتلارنى يىغىش ۋە ئانالىز قىلىشنى تەلەپ قىلىدىكەن ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مارك ۋارنېر بىلەن مۇئاۋىن رەئىسى ماركو روبىيو ئون تۆتىنچى دېكابىر ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ بۇ قانۇننىڭ ماقۇللىنىشىنى مەدھىيلىگەن ۋارنېر بىلەن روبىيونىڭ باياناتتا تەكىتلىشىچە يېڭى ئىستىخبارات ماسلاشتۇرغۇچى ئەمەلدارىنىڭ تەستىقلىنىشى ئىستىخبارات ساھەسىدە ھۆكۈمەتنىڭ خىتاينىڭ دەھشەتلىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى خۇسۇسەن ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىش يولىدىكى كەڭ دائىرىلىك تىرىشچانلىقىنى ئىستىخبارات ياردىمى بىلەن تەمىنلىشى ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات يىغىش ۋە ئانالىز قىلىشنى كۈچەيتىدىكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ مەزكۇر قانۇن ماددىسى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا بۇ قانۇن ماددىسىنى قارشى ئالىدىغانلىقى لېكىن ئامېرىكىنى تېخىمۇ كۆپ ئېمبارگو يۈرگۈزۈشكە چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەزكۇر تەشكىلات باياناتىدا يەنە ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشتا جاۋابكارلىقى بار شەخسلەر ئامېرىكا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ئاساسەن تېخىمۇ قاتتىق بەدەل تۆلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكىنىڭ يېڭى تەسىس قىلىنغان ماسلاشتۇرغۇچى ئەمەلدارى خىتايدىكى قەبىھىلىكلەردە جاۋابكارلىقى بار گۇمانلىق ئەمەلدارلارنىڭ ھەرىكىتىنى ئانالىز قىلىپ ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئاپپاراتلىرىنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى جاۋابكارلىققا تارتىشىنى قوللاش ۋە ئۇنىڭغا ياردەمدە بولۇشقا ۋەزىپىلەندۈرۈلىدىكەن. ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاساسلىق خىتاي شەھەرلىرىدىكى كەڭ دائىرىلىك تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش پىروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئاشكارا نىشانغا ئېلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ئامېرىكىدىكى ئىنتېرنېت كېلىشىملىك سىن بازىرى، IPVM، ناملىق تور بىخەتەرلىك شىركىتى ئون سەككىزىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان بىر ئۇچۇرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەمىشە خىتاي ساقچى سىستېمىسى تەرىپىدىن تېررورچى دەپ قارىلىدىغانلىقى، داخوا ئىز قوغلاش يۇمتالىغا ئوخشاش پىروگراممىلارنىڭ يوشۇرۇن تېررورلۇق مۇددىئاسىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئىز قوغلايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىنتېرنېت كېلىشىملىك سىن بازىرى بۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتايدىكى خېكۋېژن شىركىتى خىتايدا ئەقىل ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى قۇرۇش تۈرى بويىچە توققۇز مىليون دوللارلىق توختامغا ئېرىشكەنلىكى، بۇ قۇرۇلۇش تۈرىنىڭ ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنى نازارەت قىلىشنى، بولۇپمۇ مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلار رامىزاندا روزا تۇتقان دەپ گۇمان قىلىنغاندا، مەكتەپ دائىرىلىرىنى ئاگاھلاندۇرىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدى. مەزكۇر تور بىخەتەرلىك شىركىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خاڭجۇ ساقچىلىرىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش پىروگراممىسى، ئۇيغۇر ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىز قوغلاپ ئاتالمىش تېررورلۇق چېتىشلىق كىشىلەرنى پەرەز قىلىدىكەن ۋە كونترول قىلىدىكەن شۇنىڭدەك ساقچىلارغا ھەرقانداق بىر بىنورمال خاھىشلار ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇش بېرىدىكەن IPVM نىڭ ئۇچۇرىدا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلاردىكى ئاتالمىش بىنورماللىق خاھىشلارنىڭ بىر قىسىم نەرسىلەرنى سېتىۋېلىش، VPN ئىشلىتىش، تور ئالاقىسى، ھەتتا ئېنىق بولمىغان دىنىي سورۇنلاردا يىغىلىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇچۇردا يەنە بۇ سىستېمىنىڭ بۇ يىل كۈزدە خاڭجۇدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى مەقسەت قىلىپ يولغا قويۇلغانلىقى ۋە بۇ قۇرۇلۇش تۈرىگە تۆت شىركەتنىڭ خېرىدار بولغانلىقى تەكىتلەنگەن. ئۇچۇردا قەيت قىلىنىشىچە، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىنورمال خاھىشلىرىنى ئىز قوغلاش قۇرۇلۇش تۈرى خىتاي ئۇلى تېخنولوگىيە شىركىتىگە بېرىلگەن بولۇپ، بۇ شىركەت ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىغا قارىتا تاپ بېسىپ نازارەت قىلىش، ئۇلارنىڭ تور ۋە تور سىرتىدىكى بىنورماللىق خاھىشلىرىغا قارىتا ئاگاھلاندۇرۇش بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەتراپلىق باشقۇرۇش ۋە كونترول سۇپىسى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ۋەدە قىلغان ئىكەن.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ئون بەشىنچى دېكابىر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى چاقىرىپ، ئۇيغۇر رايونىدا يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش شەكلىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ بەش يۈز مىڭدىن ئاشقانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاخبارات يىغىنىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىشچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلدوس مۇرات ئۇيغۇر رايونىنىڭ يېڭىچە شەكىلدە ئىشقا ئورۇنلىشىش خىزمىتىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلانغانلىقى، ئىشقا ئورۇنلاشقۇچىلارنىڭ كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كۆپىيىپ، بۇ خىل شەكىلدە ئىشقا ئورۇنلاشقۇچى ئەمگەكچىلەرنىڭ بەش يۈز مىڭدىن ئاشقانلىقىنى ئېيتقان. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ سانلىق مەلۇماتى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇينىڭ رايوندا ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى تەقىپلەش سىستېمىسى قۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنى كارخانىلارغا مەجبۇرىي بەند قىلىش ئارقىلىق كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە ئىشقا ئورۇنلىشىشنى تەقىپلەش سىستېمىسى ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەك تېخىمۇ كېڭەيگەن ھەم تېخىمۇ سىستېمىلاشقان دائىرىلەر ئىنتېرنېت چوڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قاتارلىق ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى بۇ خىل ئىشقا ئورۇنلىشىشنىڭ بۇرۇنقى ئەنئەنىۋى ئىشقا ئورۇنلىشىشلاردىن پەرقلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، ئوبزور قاتارلىق پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۆتكەن ھەپتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق

دەرۋەقە، خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم نىشانى، شۇنداقلا خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ خام ئەشيا بازىسى بولغان ئافرىقا دۆلەتلىرىگە، بولۇپمۇ ئۇزۇن مەزگىل ئەنگلىيەنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ باستۇرۇشىغا ئۇچرىغان جەنۇبىي ئافرىقىغا ئۇيغۇر رايونىدىن ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى پەردازلايدىغان تەشۋىقاتلارنىڭ ئېلىپ بېرىلىشى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىماقتا. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئافرىقا دۆلەتلىرى خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم ئېكسپورت بازىرى ۋە خام ئەشيا بازىسىدۇر. ئافرىقا دۆلەتلىرىدە خىتاي ئۈچۈن ئېھتىياجلىق بولغان مۇھىم نېفىت بايلىقى، تەبىئىي گاز، ۋە باشقا تۈرلۈك كان بايلىقلىرى مەۋجۇت بولۇپلا قالماستىن، بەلكى تېخىمۇ مۇھىمى خىتاينىڭ ئەرزان تاۋارلىرى ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدىغان غايەت زور بازار مەۋجۇتتۇر. شۇ سەۋەبتىن خىتاي يېقىندىن بۇيان ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان سودا ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرىنى كۈندىن كۈنگە قويۇقلاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى پەردازلاپ كۆرسىتىش سىياسىي تەشۋىقات ئويۇنلىرىنىڭ ھەمكارلاشقۇچىسى قىلىۋاتقانلىقى ئاشكارا بولماقتا.

ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچى خۇپىڭ ئەپەندى زۇمرەت ئوبول باشچىلىقىدىكى مەزكۇر ئۆمەكنىڭ جەنۇبىي ئافرىقا ۋە سېنېگال قاتارلىق دۆلەتلەردە ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسى سۆزلەش نامىدا تەشۋىقات زىيارىتى ئېلىپ بارغانلىقىغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي نۆۋەتتە ئافرىقىدىكى تەرەققىي قىلىۋاتقان جەنۇبىي ئافرىقا سېنېگال قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن سودا ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئارقىلىق ئۇلارغا رەھبەرلىك قىلىش ھەمدە ئۇلارنى ئۆز چەمبىرىگىدە تۇتۇپ تۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرماقچى ئىكەن ئۇ يەنە خىتاينىڭ ئافرىقا دۆلەتلىرىنى تۈرلۈك ئۇسۇللار بىلەن ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ئۇزۇن مەزگىللىك ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرىدىن قول ئۈزۈشكە

چۈنكى بىز جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ ئىلگىرى ئىرقىي ئايرىمچىلىققا ۋە ئىرقىي كەمسىتىشكە ئۇچرىغان بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى بىلىمىز. شۇ سەۋەبتىن جەنۇبىي ئافرىقا ئىرق ۋە مىللەت مەسىلىلىرىگە ئىنتايىن سەزگۈر، شۇنداقلا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدۇ. سېنېگالغا كەلسەك ئۇ بىر مۇسۇلمان دۆلىتىدۇر، شۇڭا ئۇ دۆلەتمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن كەچۈرمىشلىرىگە بەكرەك كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئۇلار دەل خىتاي ئەندىشە قىلىدىغان مۇھىم نۇقتىلاردۇر. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەمەلدارىنى باش قىلىپ، يۇقىرىقى دۆلەتلەردە ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بېرىشى، تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئارىلىشىشىنى توسۇش، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان ھەر قانداق شەكىلدىكى نارازىلىقىنى يوقىتىش ئۈچۈندۇر. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، بۇ قېتىملىق زىيارەت جەريانىدا زۇمرەت ئوبول باشچىلىقىدىكى ئۆمەك جەنۇبىي ئافرىقا دۆلەت مەجلىسى، جەنۇبىي ئافرىقا كومپارتىيىسى ۋە سېنېگال پارلامېنتىنى زىيارەت قىلغان. زۇمرەت ئوبول ئۇلارغا شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى مۇتلەق توغرا، ۋە ئەتراپلىق يولغا قويغانلىقى نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىجتىمائىي مۇقىملىق مەدەنىيەت گۈللىنىشى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ۋە باشقا تەرەپلەردە زور نەتىجىلەرنىڭ قولغا كەلتۈرۈلگەنلىكىنى تونۇشتۇرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئېلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ بارغان زۇمرەت ئوبولنىڭ

ئۇ يەنە زۇمرەت ئوبولغا ئوخشاش خىتايپەرەس ئۇيغۇر ئەمەلدارلارنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى پەردازلاپ كۆرسىتىشىدە يانتاياق بولۇپ بېرىۋاتقانلىقىنى شۇنداقلا خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش ئۇرۇنۇشى ئۈچۈن خىزمەت كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى بۇ ئايال قەشقەردىكى سودا تەمىنات مەكتىپىنى، بىر ئوتتۇرا تېخنىكوم مەكتەپنى پۈتتۈرگەن، ھازىرقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەسى مەركىزىي پارتىيە مەكتىپىنىڭ دىپلومىكەن. بۇ ئايالنى خىتاي ھۆكۈمىتى نادانلىقىدىن، خىتايغا بولغان ئاكتىپ ساداقەتلىكىنى بايقىغاندىن كېيىن تېزدىن تەربىيەلىگەن. دېمەك، بۇ ئايالنىڭ ساۋاتسىزلىقى، خىتايغا بولغان ساداقەتلىكى بۇ خىتايغا ئىشغالىيەت ھاكىمىيىتىگە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىگە ئالاھىدە يارىغان، ئالاھىدە ئىشەنچلىككە ئېرىشكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايالنى ناھايىتى يۇقىرى بىر ئاۋاز بىلەن، تەشۋىقات بىلەن جەنۇبىي ئافرىقىغا ئاپىرىش، دۇنياغا كۆرسىتىش، بىرىنچى. ئۇيغۇرلاردا قىرغىنچىلىق يوق دېگەن خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى ئېلىپ بېرىش. ئىككىنچى، ئايال كىشىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق بىر خىتايلاشقان، بىر خىتاينىڭكى بايرىقىنى كۆتۈرىدىغان، خىتاي بولغان بىر ئۇيغۇر ئايالنى ئاپىرىپ دۇنياغا تونۇتۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىش. بولۇپمۇ خىتاي ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى ئېپ بارغاندىن كېيىن خەلقئارا سەھنىسىدە ئۇيغۇرنىڭ بۇ مىللىي زۇلۇمىنى دۇنياغا تونۇتۇۋاتقان ئالدىنقى ئاۋانگارتلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇر ئاياللار بولغانلىقىدىن خىتايمۇ بىر ئۇيغۇر ئايالنى كۆتۈرۈپ چىقىپ بۇنىڭغا قارشى تۇتماقچى بۇ خىتاينىڭكى سىياسىي مەقسەت.

خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، زۇمرەت ئوبۇل مۇنداق دېگەن: ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىدىن ئىبارەت خىتايغا قارشى كۈچلەر خىتاينىڭ قۇدرەت تېپىشىنى، گۈللىنىشىنى، شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى كۆرۈشنى خالىمايدۇ. ئۇلار داۋاملىق تۈردە يالغان خەۋەرلەرنى ۋە پىتنە-ئىغۋالارنى تارقىتىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەرقانداق شەكىلدىكى ھۇجۇملىرى ياكى تۆھمەتلىرى شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇپ قالالمايدۇ. شىنجاڭنىڭ ئىشىكى ھەر دائىم ئوچۇق. بىز ھەر ئىككى دۆلەتتىكى ھەر ساھەدىكى دوستلارنى شىنجاڭنى زىيارەت قىلىشقا ۋە شىنجاڭ خەلقىنىڭ مېھماندوستلۇقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈشكە سەمىمىيلىك بىلەن تەكلىپ قىلىمىز. تەڭرىتېغىنىڭ شىمالى ۋە جەنۇبىدىكى ھەيۋەتلىك تاغ-دەريالارنى ۋە كۆپ خىل مەدەنىيەتلەرنى كۆرگەندىن كېيىنلا ئاندىن ئۇنىڭغا، ھەقىقىي ھېس تۇيغۇڭلارنى بىرلەشتۈرۈپ خىتاينىڭ جۈملىدىن شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى يازالايسىلەر. خۇپىڭ ئەپەندى يەنە خىتاينىڭ ئىلگىرى ئىرقىي ئايرىمچىلىققا ئۇچرىغان جەنۇبىي ئافرىقا شۇنداقلا ئاھالىسىنىڭ توقسان پىرسەنتتىن كۆپرەگىنى مۇسۇلمانلار تەشكىل قىلغان سېنېگالغا ئوخشاش بۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ۋە سودا مۇناسىۋەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش بۇ دۆلەتلەر قارتا

ئىلگىرى نۇرغۇن خەلقئارالىق مەسىلىلەردە خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى ئەرەب دۆلەتلىرى ۋە مۇسۇلمان دۇنياسى بىلەن بىر سەپ تۇرغاندەك كۆرۈنۈش ھاسىل قىلىپ كەلدى. دەرۋەقە خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مىللەتلەر ۋە دىن سىياسىتى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان دىنىي ئېتىقاد ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى رەھىمسىزلەرچە باستۇرۇشلىرى بىر بىرىگە پۈتۈنلەي زىتتۇر. شۇڭا خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان بۇ قەبىھ قىلمىشلىرىنى يېپىش ئۈچۈن بىر يۈرۈش ئالدامچىلىق، كۆز بويامچىلىق ۋە يالغانچىلىقلارغا موھتاجدۇر. خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئاتالمىش، ئورتاق مەنپەئەت ۋە بىر- بىرىگە پايدا يەتكۈزۈش شوئارىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۇ دۆلەتلەردە شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش تەشۋىقاتىنى ئېلىپ بارماقتا. بۇنداق بولغاندا بۇ دۆلەتلەرنىڭ خىتايدىكى مىللەت ۋە دىن مەسىلىسىدە ئاغزى تۇۋاقلىنىدۇ. شۇنداقلا خەلقئارا سورۇنلاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جەھەتتىكى قىلمىشلىرىنى تەنقىد قىلمايدۇ. مانا بۇ خىتاينىڭ يەتمەكچى بولغان مەقسىتىدۇر. ئەمما بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى قورقۇنچلۇق ئىچ يۈزىنى بىلىمىز. ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى ئىسپاتلايدىغان دەلىل، پاكىتلار بەك كۆپ.

ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ جەنۇبىي ئافرىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقىدىكى باشقا دۆلەتلەرگە قارىتا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئاڭلىتىش پائالىيەتلىرىنى كۈچەيتىش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئافرىقا، بولۇپمۇ جەنۇبىي ئافرىقا قانداق بولۇپ مىللىي كەمسىتىش، مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى زىيانكەشلىكىگە ئۇزۇن مۇددەت ئۇچرىغان مەندېلادەك بىر جاسارەت، ئەقىللىق، ستراتېگىيە كۆز قارىشى بار جەنۇبىي ئافرىقىنىڭكى مىللىي قەھرىمانى چىققان بىر زېمىندا خىتاينىڭ تەشۋىقاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى مىللىي زۇلۇم مىللىي كەمسىتىشكە ئۇچراۋاتقان بۇ جىنايىتىنى بۇرمىلاشقا ئەۋەتكەن بۇ زىيارەت گۇرۇپپىسىنى قانداق بولۇپ قوبۇل قىلىدۇ بېشىدىن كەچۈرگەن شۇ زۇلۇمەت كۈنلەرنى كۆزەتمەمدۇ دېگەندە ئۇلار بىلىدۇ نېمە بوۋاتقانلىقىنى. خىتاينىڭكى ئافرىقىلىقلارغا بولغان كەمسىتىش كۆز قاراشلىرىنى بۇنىمۇ بىلىدۇ، لېكىن نېمە ئۈچۈن كۆز يۇمىدۇ ۋە ئۆزىگە ئوخشاش بىر زۇلۇم ئاستىدىكى خەلققە نېمە ئۈچۈن ھېسداشلىق قىلالمايدۇ دېگەندە مەنپەئەت. خۇددى مۇسۇلمان دۇنياسى بىزنىڭ بۇ تارتىۋاتقان زۇلۇمىمىزغا ئۇزۇن يىللاردىن كۆزىنى يۇمغاندەك كۆرمىگەنگە سېلىۋالغانغا ئوخشاش خىتاينىڭ ئىمپېرىيالىستىك كەمسىتىش ۋە ئۆزىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئەۋەتكەن بۇ زىيارەت گۇرۇپپىسىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇلارغا سەھنە يارىتىپ بېرىش، بۇ ئەلۋەتتە ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇ، نەپرەتلەندۈرىدۇ. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
ئەمدى ئافرىقىغىمۇ بىزمۇ تەشكىلاتلىرىمىزنى ئەۋەتىپ، بىزمۇ زىيارەت گۇرۇپپىلارنى ئەۋەتىپ، شۇ يەردىكى خەلققە زۇلۇمنى ئۆز ئاغزىمىز بىلەن، ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن زۇلۇمەت كۈنلەر بىلەن، ھېكايىلەر بىلەن بۇلارغا يەتكۈزۈشىمىز لازىم. شۇ ئارقىلىق مەن ئىشىنىمەن ئافرىقىدىكى خەلقمۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇن تارتقان زۇلۇملىرىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق. شۇ زۇلمەت كۈنلىرىنى ئەسلىگەن ۋاقتىدا، بىزنىڭ بۈگۈن تارتىۋاتقان كۈنىمىزنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ، ھەققانىيەتتە تۇرىدۇ دەپ ئويلايمەن.
كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ جەنۇبىي ئافرىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقا دۆلەتلىرىگە قارىتا ئەرزان مەھسۇلاتلىرىنى تۆكمە قىلىپ سېتىش، كان بايلىقلىرىنى ئىگىلەش، قەرز بېرىش ۋە مەبلەغ سېلىش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسىگە ئايلاندۇرۇشقا كۈچەۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئوينايدىغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىگە كۆز يۇمىدىغان ھەتتا خىتاينى بۇ جەھەتلەردە ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىدىغان بىر ئەھۋالنىڭ پەيدا بولۇۋاتقانلىقىغا يېقىندىن دىققەت قىلماقتا ئۇلار يەنە بۇنىڭ ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى ئەپسۇسلاندۇرىدىغان بىر ھادىسە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە

پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
بېلگىيەلىك پارلامېنت ئەزاسى ۋە سىياسىيون فرانك كرېلماننىڭ خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغانلىقى ئۆتكەن ھەپتە ئاشكارىلانغان ئىدى. نۆۋەتتە تاراتقۇلاردا بۇ جاسۇسقا ئالاقىدار خەۋەرلەر ئۈزلۈكسىز بېرىلىۋاتقان بولۇپ، خىتايدىن ۋەزىپە تاپشۇرۇۋالغان جاسۇس، فرانك كرېلماننىڭ بېلگىيە پارلامېنتىدا ماقۇللانغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارىنى توسۇپ قېلىش ۋەزىپىسىنىڭ ئۆتتىسىدىن چىقالمىغانلىقى تاراتقۇلاردىكى يەنە بىر قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئون بەشىنچى دېكابىردىن بۇيان يالغۇز بېلگىيە تاراتقۇلىرىلا ئەمەس، بەلكى يەنە ياۋروپادىكى بارلىق داڭلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خىتاي جاسۇسى دانىيال ۋۇ بىلەن خىتايغا سېتىلغان بېلگىيەلىك سىياسەتچى فرانكى كرېيلمان توغرىسىدىكى خەۋەرلەرگە كەڭ سەھىپە ئاجراتتى. بۇ جاسۇسلۇق دېلوسىنىڭ تەركىبىدىن خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى سىياسىتىنى پاش قىلىپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا تونۇتۇش بىلەن شۆھرەت قازانغان دوكتور ئادرىيان زېنىزنىڭ يۈز ئابرۇيىنى تۆكۈش ۋە بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارىنى توسۇپ قېلىشقا ئۇرۇنۇشتەك ئۇيغۇرلارغا زىچ مۇناسىۋەتلىك تېمىلارنىڭمۇ ئورۇن ئېلىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى مىللىي داۋايىمىزنى، پائالىيەتلىرىمىزنى، ئۇيغۇر داۋاسىنى خەلقئارادا پالتىلاش ئۈچۈن يالغۇز يالغان ئىنفورماتسىيون تارقىتىپلا قالماي، ھەر خىل ئۇسۇللارنى، قەبىھ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كېلىۋاتقانلىقىغا بىز يىللاردىن بۇيان شاھىت بولۇۋاتىمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، بۇنى خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان تەھدىتلىرىنىڭ يەنە بىر تۈرى دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنى ئابرۇيسىزلاندۇرۇش، يوق قىلىش ئۈچۈن سوتسىيال مېدىيالاردىن پايدىلىنىپ، ھەر خىل ئويۇنلارنى ئوينىغانلىقىغا شاھىت بولدۇق. مەيلى مېنىڭ ھەققىمدە بولسۇن، باشقا پائالىيەتچىلەر ھەققىدە بولسۇن، ۋىدىيولارنى، ئاۋازلارنى ھەر خىل شەكىلدە قىلىپ كەلگەن، ئەمما كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۆزىنىڭ تەتقىقاتلىرى بىلەن خىتاينىڭ ھەقىقىي ئىچكى يۈزىنى ئېچىپ بېرىشكە تىرىشقان ئادرىيا زەنسقا ئوخشايدىغان تەتقىقاتچىلار ئۈستىدىنمۇ ماقالىلارنى يېزىپ ياكى ئۇنىڭغا قارشى ھۇجۇم قوزغاپ، بۇ يەتمىگەندىن كېيىن ئۇ ئىنساننى ئابرۇيسىزلاندۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، مانا بۇ ئاشكارىلاندى. دېمەك، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە ياۋروپا پارلامېنتىدا بولسۇن، گېرمانىيە پارلامېنتىدا بولسۇن ۋە دۇنيانىڭ باشقا پارلامېنتلىرىدىمۇ ئوخشاش شەكىلدە پۇل بېرىش ئارقىلىق، ھەتتا ئائىلىلىرىگە تېلېفونلارنى قىلىش ئارقىلىق، قورقۇتۇش ئارقىلىق بىر قىسىم سىياسەتچىلەرنى بىزنىڭ بۇ داۋادىن ئۇزاق تۇرۇشقا، خىتايغا قارشى ئاۋاز چىقارغانلارغا ياردەم قىلماسلىق ۋە ياكى خىتايغا قارشى ھەرىكەت قىلماسلىق ئۈچۈن بۇ خىل قەبىھ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كېلىۋاتىدۇ. يەنى بۇ چېگرا ھالقىغان بېسىم سىياسىتى. بۇ چوڭ بىر مەسىلە بولۇپ، بۈگۈن دۇنيادا تالاش-تارتىش قىلىنىۋاتىدۇ.
ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاينىڭ بۇ قېتىمقى جاسۇسلۇق دېلوسى نۇرغۇنلىغان غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيقۇسىنى ئېچىشىغا تۈرتكە بولىدىكەن.
خىتاينىڭ يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق شەھەرلەردە ساقچى پونكىتلىرىنى قۇرۇش ئارقىلىق ھەرىكەت ئېلىپ بارغانلىقى يالغۇز ئۇ يەردە بۇ ساقچى پونكىتلىرىدا ئۇيغۇر، خاڭكوڭلۇق ۋە تىبەتلىك ۋە ياكى خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ ئادەملىرىنى سوراق قىلىپ تەھدىت قىلىشلام ئەمەس. بۇ پونكىتلارنىڭ ۋەزىپىسىمۇ ئوخشىمىغان يوللار بىلەن خىتاي ھەم دىپلوماتىيە قاناللىرىنى يەنى ئەلچىخانىلىرىنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق بولغان بولسا يەنە بىر تەرەپتىن ئاشۇنداق ساقچى پونكىتلىرىنى قۇرۇش ئارقىلىق ھەم تىجارەتچىلەرگە چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرگە پارلامېنت ئەزالىرىغا دۆلەت ئادەملىرىگە ھۆكۈمەتلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئورگانلىرىدا ئىشلەيدىغان ئىنسانلارغىمۇ ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇللاردا بۇ خىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ قېتىمقى ئادرېئا زەنس ھەققىدە بولغان بۇ ئۇچۇرنىڭ ئېلان قىلىنىشىنىڭ ئۆزى مەنچە بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيقۇسىنىڭ قايتىدىن ئېچىلىشىغا سەۋەب بولدى دەپ ئويلايمەن، چۈنكى بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالغۇز ئۇيغۇرلارغىلام، تىبەتلىكلەرغىلام تەھدىت بولغانلىقىنى ئەمەس، پۈتۈن ئىنسانىيەتكە، جۈملىدىن دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ دېموكراتىك قىممەت قارىشىغىمۇ تەھدىت بولغانلىقىنى ھەر زامان ئاگاھلاندۇرۇپ كەلدى. گېپىمىزگە دىققەت قىلغانلار بار، دىققەت قىلمىغانلار بار. ئەمما مانا بۇ ئەھۋال مۇشۇ دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ سىستېمىنىڭمۇ بۇزۇلۇشىغا، بۇ سىستېمنى مۇداپىئە قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتىگە بىر ئىجابىي تەسىر كۆرسىتىدۇ بۇ ئەھۋاللار دەيمەن.
خەۋەرلەردە بايان قىلىشىچە، مەلۇم بىر غەرب دۆلىتى خىتايغا سېتىلغان بېلگىيەنىڭ سابىق كېڭەش پالاتا ئەزاسى فرانكى كرېلمان بىلەن خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇسى دانىيال ۋو ئارىسىدا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايغىچە ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەت خاتىرىسىنى قولغا چۈشۈرگەن. گېرمانىيەنىڭ ئەينەك ھەپتىلىك ژۇرنىلى، فرانسىيەنىڭ دۇنيا گېزىتى ۋە ئەنگلىيەنىڭ مالىيە ۋاقتى گېزىتى بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلارغا ئېرىشكەندىن كېيىن ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. بىراق خىتاي جاسۇسى دانىيال ۋۇ ئۇلارنىڭ سوئاللىرىغا ئانچە كۆپ جاۋاب بەرمىگەن. خىتاينىڭ بېرلىن ۋە بريۇسسېلدىكى ئەلچىلىرىمۇ بۇ خۇسۇستىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بولسا بۇنداق ئىشنىڭ يوقلۇقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن كۇپايىلەنگەن. ھالبۇكى، خىتاي جاسۇسى دانىيال ۋونىڭ دەسلەپكى ئىقرارلىرىدا بەزى جىددىي ھەم نازۇك مەسىلىلەر تىلغا ئېلىنغان. خىتايغا سېتىلغان بېلگىيەنىڭ سابىق كېڭەش پالاتا ئەزاسى فرانكى كرېيلمانغا خىتاي تەرىپىدىن تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىلەرگە دائىر سۆھبەت خاتىرىسىگە نەزەر ئاغدۇرساق، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ خىتاينىڭ تاشقى سىياسىتىدە نەقەدەر مۇھىم كۈنتەرتىپنى ئىگىلىگەن زور بىر مەسىلە بولغانلىقىنى كۆرەلەيمىز. خەۋەرلەردە ئىلگىرى سۈرۈشىچە، فرانكى كرېلمان خىتايغا جاسۇس بولۇپ ئىشلىگەن ئۈچ يىل ئىچىدە ئاز دېگەندە تۆۋەندىكى ۋەزىپىلەرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشقا بۇيرۇلغان. بىرىنچى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى چارلىز مىشېلنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى ئېنىقلاپ، مىشېلنىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى ئېچىشقا مۇناسىۋەتلىك بىر خۇلاسە دوكلاتى ھازىرلاش. ئىككىنچى، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ تەيۋەننى قوللاپ قارار قوبۇل قىلىشىغا توسالغۇ بولۇش ياكى ئۇنىڭغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش. ئۈچىنچى، كورونا ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشى يۇقىرى پەللىگە چىققان مەزگىللەردە ۋاتىكانغا تەسىر كۆرسىتىپ، بۇ مەسىلىنىڭ خەلقئارادا سىياسىيلىشىپ كېتىپ، خىتايغا ئېغىر بېسىم شەكىللەندۈرۈپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش. تۆتىنچى، فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكرون ۋە گېرمانىيە باش مىنىستىرى شولىزنىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىشىدىن ئىلگىرى كېيىنكى ئىجتىمائىي مۇھىتنى تەڭشەش. يەنى ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ياۋروپادا ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش قىيىنچىلىقىنى تۇغدۇرۇپ، مۇقىمسىزلىق ياراتتى دەيدىغان جامائەت پىكرىنى پەيدا قىلىپ، خەلقنى قۇترىتىش، ئىجتىمائىي ۋەزىيەتنىڭ كەيپىياتىنى بېيجىڭغا پايدىلىق تەرەپكە بۇراش. بەشىنچى، خوڭكوڭلۇق سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنى رادىكال كۈچلەر دەپ تەسۋىرلەپ، ئۇلارنىڭ پاناھلىق ئىشلىرىغا توسالغۇ يارىتىش. ئالتىنچى، ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زېنزگە مۇناسىۋەتلىك سەتچىلىكلەرنى قېزىپ چىقىپ، ئۇنىڭ يۈز ئابرۇيىنى تۆكۈش. يەتتىنچى، بېلگىيە پارلامېنتى قوبۇل قىلماقچى بولغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارىنى توسۇپ قېلىش، ياۋروپا ئىتتىپاقىنى قالايمىقان قىلىش. مەلۇم بولغىنىدەك، بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ماقۇللانغان. خەۋەرلەردە بايان قىلىشىچە، خىتايغا سېتىلغان بېلگىيەنىڭ سابىق كېڭەش پالاتا ئەزاسى فرانكى كرېيلمانغا بۇ قارارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى توسۇپ قېلىش ۋەزىپىسى بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا تاپشۇرۇلغان. بىراق ئۇ ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىغان. ئۇنىڭ بېلگىيە پارلامېنتىدىكى تىرىشچانلىقى نەتىجە بەرمىگەن. ئوخشاشلا خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى جىنايىتىنى پاش قىلىپ خەلقئارادا تونۇلغان دوكتور ئادرىيان زېنىزنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈش ئۇرۇنۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ئەۋج ئالغان بولسىمۇ ھەمدە خىتاي تەرەپ ئۇنى سوتقا بېرىش تەھدىتلىرى ئارقىلىق جىمىقتۇرماقچى بولغان بولسىمۇ ئاقىۋەتتە بۇ ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ ھەممىسى مەغلۇپ بولغان. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھاكىمىيىتى چەت ئەللەردىن جاسۇس سېتىۋېلىش ئىشلىرىغا ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان غايەت زور مىقداردا مەبلەغ ئاجرىتىپ كەلگەن بولۇپ سېتىۋېلىنغانلىرىنىڭ بىر قىسمى خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتى ئۈچۈن كۈچىسە يەنە بىر قىسمى ئادرىيان زېنىزگە ئوخشايدىغان تەتقىقاتچىلارنى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خادىملىرىنى ئېتىبارسىزلاشتۇرۇشتەك ۋەزىپىلەرنى ئادا قىلىپ كەلمەكتە ئىكەن بىلگىنىمىزدەك خىتايلارنىڭكى ئۇزۇندىن بۇيان مىلياردلاپ دوللار خەجلەپ، چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى تەشكىلاتلارنىڭ ئاۋازىنى باستۇرۇشى بىلەن بىللە، بىر قىسىم سىياسەتچىلەر ياكى باشقا خىلدىكى تىجارەتچىلەرنى سېتىۋېلىپ، خىتايغا ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ياساش ۋە ئۇ ئارقىلىق سىياسىي جەھەتتە ئۆزىنىڭكى مەقسىتىگە يەتمەكچى. خىتاينىڭ پۇت-قولىنى چۈشەۋاتقان بىر مەسىلە ئۇيغۇر مەسىلىسى. بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ خىتاي بۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ۋە ئوبرازىنى ياخشىلاش ئۈچۈن بۇنىڭغا ئەلۋەتتە ئايىماي پۇل خەجلەيدۇ.
جاسۇس ۋە يالغانچىلىق ناملىق ئەسەرنىڭ ئاپتورى ئالېكس يوسكىي بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن، قانچە ئون يىلدىن بۇيان خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى دۇنيانىڭ خىتايغا قارىتا سىياسىتىگە ۋە خەلقئارادىكى خىتايغا مۇناسىۋەتلىك مۇنازىرىلەرگە تەسىر كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلدى. ئۇلار ئىلىم ئادەملىرىنى، سىياسەت بەلگىلىگۈچىلەرنى، سودا دۇنياسىنىڭ رەھبەرلىرىنى، ھەتتا سىياسەت ساھەسىنىڭ ئەربابلىرىنىمۇ خىزمەتچىلىككە قوبۇل قىلىپ، ئۇلارنى ئىشقا سېلىپ كەلدى. خىتاي جاسۇسلۇق ئورگانلىرىنىڭ فرانكى كرېيلمانغا ئوخشايدىغان خىتايغا سېتىلغان يۇقىرى قاتلامدىكى غەربلىك جاسۇسلارغا بېرىدىغان مائاشى ئالتە مىڭ بىلەن ئون مىڭ ياۋرو ئارىلىقىدا بولغان. خىتايلار كۆپرەك ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ئوڭچىل پارتىيەلەرنىڭ ئەزالىرىنى قولغا كەلتۈرۈشنى نىشان قىلغان. بۇلارنىڭ ئىچىدە گېرمانىيەدىكى گېرمانىيە ئۈچۈن تاللاش ناملىق يېڭىدىن باش كۆتۈرگەن ئوڭچىل پارتىيەمۇ بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ شتېفان كويتېر ئىسىملىك بىر ئەزاسى مەزكۇر دېلوغا چېتىلىپ قالغان. بىراق ئۇ بۇ ھەقتە ئاخبارات ساھەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي جاسۇسى ۋو بىلەن تونۇشلۇقى يوقلۇقىنى ھەمدە خىتاي تەرەپتىن پارا ئالغانلىقىنى ئىنكار قىلغان. ئەمما خەۋەرلەردە بۇ دېلونىڭ خېلى كۆپ غەربلىك كىشىلەرنى خىتايغا ئىشلىگەنلىكى سەۋەبلىك ئاخبارات سەھنىسىگە سۆرەپ چىقىپ، ئۇلارنى ئوسال ئەھۋالدا قويىدىغانلىقىدىن بېشارەتلەر بېرىلمەكتە. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! خىتاي جاسۇسى فرانكى كرېيلماننىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارىنى توسۇپ قېلىش ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئىگىلىشىمىزچە، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ئىندونېزىيەدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىش پائالىيىتىنى داۋام قىلىۋاتقان بولۇپ، ئۆتكەن ھەپتە ئىندونېزىيەنىڭ بەش شەھىرىدە ئون مەيدان دوكلات بەرگەن. شۇنىڭدەك ئىندونېزىيەدىكى خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان ئۇنىۋېرسىتېتلاردىمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
باش شتابى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ھىندونېزىيەنىڭ جاكارتا شەھىرىدە باشلانغان پائالىيەتلىرى داۋاملاشماقتا. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى بۇ قېتىم ئىندونېزىيەدىكى، بەش شەھەردە ئون مەيدان ئاڭلىتىلىدىغان بولۇپ، ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئون بىرىنچى دېكابىردىن ئون بەشىنچى دېكابىرغىچە بىر قانچە ئۇنىۋېرسىتېت ۋە تەتقىقات مەركىزىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا دوكلات بەرگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ھىندونېزىيەدىكى خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان ئۇنىۋېرسىتېتلار دىمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان. بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بىلەن تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى جامائەتكە، ئاكادېمىيەگە ۋە ئۇنىۋېر سىتېتلەرگە ئاڭلىتىش پائالىيىتىمىز داۋام قىلىۋاتىدۇ. بىز ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىسى ئىندونېزىيەدىكى ستۇدېنتلار ئۇيۇشمىسىنىڭكى مەركىزىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام قارشى ئاچقان ئۇرۇشى ۋە شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىلىق لېكسىيە بەردۇق.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ھىندونېزىيەنىڭ ھەر قايسى شەھەرلىرىدە داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش پائالىيىتىگە كىشىلەرنىڭ قىزىقىشىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى بولغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
بىز ئون ئىككىنچى ئاينىڭكى ئون ئۈچىنچى كۈنىسى جاكارتادىكى ئەل-ئەزھەر ئىسلامىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تۆتتە لېكسىيە سۆزلەپ ئۆتتۇق. ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون تۆتى جاكارتادىكى يەنە پارامەدىنە ئۇنىۋېرسىتېتىدە ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق لېكسىيە بەردۇق. ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىسى بىزنىڭ پائالىيىتىمىز ھىندونېزىيەنىڭ باندۇڭ شەھىرىدە لېكسىيە سۆزلەش ۋە مېنىڭ كىتابىمنىڭكى ھىندونېزىيەچە تىلىدا چىققان كىتابنى تەقدىم قىلىش پائالىيىتى بىلەن داۋام قىلدى.
ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس يازغان قىزىل قىيامەت،

ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەملىكە قىلىنىشىنىڭ تارىخىي جەريانلىرى ۋە بۇنىڭ دەلىل-ئىسپاتلىرى دېگەندەك تېمىلارنى نۇقتىلىق يورۇتۇپ بەرگەن. مەزكۇر كىتاب توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياشلار كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى ئاتلان ئانتورى ئەپەندى

ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ كىتاب ھىندونېزىيەلىكلەرگە شەرقىي تۈركىستاننى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ھىندونېزىيەدىكى پائالىيەتلەرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ بۇ مەلۇماتلىرىمىز تىڭشىغۇچى ئىستۇدېنتلار ۋە باشقا كىشىلەر تەرىپىدىن ناھايىتى دىققەت ئېتىبار بىلەن ئاڭلاندى، قىزىقىش بىلەن ئاڭلاندى. ئۇلار ناھايىتى سوئاللارنى سورىدى. بولۇپمۇ كۆپ سوئاللار بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمە قىپ بېرەلەيمىز؟ بۇنچىۋالا زۇلۇم باركەن نېمە ئۈچۈن بىز بۇنى ھازىرغا قەدەر ئاڭلىيالمىدۇق؟ نېمە ئۈچۈن بىزنىڭكى بۇ ئاخبارات، مېدىيا ۋاسىتىلىرىمىز بۇ زۇلۇم توغرۇلۇق بۇ ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچ توغرىلىق مەلۇماتلارنى بەرمەيدۇ. نېمە ئۈچۈن بىزنىڭكى سىياسەتچىلىرىمىز، دۆلىتىمىز بۇ توغرىلىق بىر جىددىي پوزىتسىيە بىلدۈرمەيدۇ دېگەن سوئاللار چۈشتى ۋە بەزى ئوقۇغۇچىلار بىز بۇ بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلار ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بارىمىز، بۇ مەسىلە بىزنىڭكى مەسىلىمىز، ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان بۇ زۇلۇمنى ئاڭلىتىش بىزنىڭ دىنىي ئىنسانىي بۇرچىمىز، بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنداق سېمىنارلارنى بىز ئۆزىمىز. دەپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇمات بېرىش پائالىيەتلەرنى ئەپ بارىمىز دېگەن شۇنداق گۈزەل سۆزلەر بولۇپ ئۆتتى.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ قېتىمقى ھىندونېزىيە زىيارىتىنىڭ بۇرۇنقىلارغا ئوخشىمايدىغان بىر تەرىپى خىتايدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلار بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بولغان ئۇنىۋېرسىتېتلەردە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بىز بۇدا پائالىيەت قىلغان بەزى ئۇنىۋېرسىتېتلەردە خىتاينىڭ كۇڭزى ئىنستىتۇتى مەۋجۇت ئىكەن. بىز شۇ يەرلەرگە كىرىپ ئۇيغۇرلارنىڭكى مەسىلىسىنى ئاڭلىتالىدۇق. يەنى خىتاينىڭكى مېنىڭ ئاقا باغچام دېگەن مەيدانلارغا كىرىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، خىتاينىڭ ئىسلامغا ئاچقان ئۇرۇشىنى تەپسىلىي ئاڭلىتالىدۇق.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ھىندونېزىيەدىكى پائالىيىتىنىڭ يىگىرمىنچى دېكابىر كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ بۇ ھىندونېزىيەدىكى پائالىيىتىمىز يىگىرمىنچىسىغا قەدەر داۋام قىلىدۇ. بىز بۇ پائالىيەتلىرىمىز جەريانىدا ھىندونېزىيە ھۆكۈمىتىدىن بولغان تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق، ھىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن، كۈتكەن ئىستەكلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. ئىندونېزىيەدىكى ئاكادېمىيە ۋە تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭكى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىلىق دوكلاتلارنى چىقىرىشىنى تەلەپ قىلدۇق.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، ئون بەشىنچى دېكابىردا ئىندونېزىيەنىڭ باندۇڭ شەھىرىدە ئەڭ چوڭ ئىسلامىي تەشكىلاتلارنىڭ بىرى بولغان پەرسىس تەشكىلاتىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە دوكلات بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەندىن سىرت، ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ كىتابىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. مەدان شەھىرىدىكى نۇسانتارا ئەل ۋاشلىيا مۇسلىم ئۇنىۋېرسىتېتىدىمۇ ئۆتكۈزۈلگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى جاكارتادىكى ئىسلامىي مەكتەپتە، توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى مۇھەممەدىيە جامائىتىنىڭ ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسىدا ۋە ئونىنچى دېكابىر كۈنى ئىندونېزىيەنىڭ ماكاسسار شەھىرىدىكى مۇھەممەدىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكلات بېرىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان ئىدى. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ يىغىنلاردىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتى، ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدىغان بۇ زېمىننىڭ تارىخى، جۇغراپىيەلىك ۋە ئىستراتېگىيەلىك ئورنى، شۇنداقلا مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشى قاتارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىپ ئۆتكەن بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

ھەققىدىكى مەلۇماتىدا بولسۇن. ياۋروپادىكى كۆپلىگەن گېزىتلەر يالقۇن ئۇلۇيولنىڭ ئائىلە كەچمىشى توغرۇلۇق مەلۇمات بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە غەرب بازارلىرىدا سېتىلىۋاتقان داڭلىق ماركىلىق كىيىملەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى ھەققىدە خەۋەرلەر ئېلان قىلغان يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ

ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلا تەشكىلاتلىرىمۇ ۋە مۇخبىرلارمۇ بۇ دوكلات بېرىش يىغىنىغا قاتناشتى.
فرانسىيەدە چىقىدىغان لې موندې گېزىتىدە ياۋروپا يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلماقتا ماۋزۇلۇق مەخسۇس خەۋەر ئېلان قىلغان. خەۋەردە شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئاساسلىنىپ غەرب بازارلىرىدىكى قىرىق مەشھۇر كىيىم كېچەك ماركىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك بولۇش ئېھتىماللىقىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە تەييارلانغان مەخسۇس دوكلات ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى

مەسىلەن، بۇرۇنقى دوكلاتلاردا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سېتىلغان خەلقئارا ماركىلارغا قارىغان بولساق، بۇ قېتىم مۇشۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ماڭغان ماللارغا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىپ، ئاشۇ ھەقتىكى دوكلات تەييارلىدۇق دېسەك بولىدۇ.
ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە شىۋېتسارىيەدە چىقىدىغان لاندبوتە گېزىتىدە خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ياسالغان كىيىملەر سەرلەۋھەلىك مەخسۇس ئوبزور ماقالىسى ئېلان قىلىنغان. ماقالىدە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتچى يالقۇن ئۇلۇغيولنىڭ ئائىلە پاجىئەلىرى، يەنى دادىسىنىڭ ئون ئالتە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى، پۈتكۈل ئائىلە جەمەتىدىن ئوتتۇزدىن ئارتۇق كىشىنىڭ جازا لاگېرلىرى ياكى تۈرمىدە ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان. ماقالىدە يەنە شەرقىي تۈركىس. ىستاندىكى جازا لاگېرلىرى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى، شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەن بالايىئى ئاپەتلەر مىساللار ئارقىلىق يورۇتۇپ بېرىلگەن. ماقالىدە يەنە زارا، ئېچ ئېم قاتارلىق كىيىم كېچەك ماركىلارنىڭ ئىسىملىرىنى ئاتاپ تۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇش ئېھتىمالىنىڭ ھازىرمۇ يۇقىرىلىقىنى تەكىتلىگەن. مەزكۇر ماقالىدە يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يول قويغان جازا لاگېرلىرى،

ھازىرغا قەدەر ياۋروپا دۆلەتلىرىدە ئامېرىكىغا ئوخشاش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلەيدىغان مەخسۇس قانۇن چىقىرىلمىغانلىقىنى، ئەسلىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ خەلقئارانىڭ ھەل قىلىشى كېرەك بولغان مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
بۇ ياۋروپادا ئامېرىكىدىكى مۇشۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنىغا ئوخشاش بىر قانۇن بولمىغانلىقىنىڭ بىر نەتىجىسى دەپ قارىساقمۇ بولىدۇ ۋە مۇشۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىدا ھازىر كۆرۈشۈلۈۋاتقان Sustainability and Due Diligence Directive غا ئوخشاش ياكى Forced Labour Import Ban گە ئوخشاش قانۇن لايىھەلىرىنىڭ ئىنتايىن تۈرتكىلىك مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ماللارنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەش ئەھمىيىتى بارلىقىنى تەكىتلىدۇق. ھەم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىزنىڭ ھازىركى كۈنىمىزدە خەلقئارادا ئەڭ مۇھىم ھەل قىلىش تېگىشلىك. بىر مەسىلە ئىكەنلىكى ھەممىمىزگە ئايان.
بۇ ھەقتە جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتىدە غەرب شىركەتلىرى خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە ھەسسە قوشۇۋاتامدۇ ناملىق ئوبزورى ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدىمۇ يالقۇن ئەپەندىنىڭ ئائىلىسىنىڭ بېشىغا كەلگەن پاجىئەلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان پاجىئەلەرگە بىر ئۆرنەك ئىكەنلىكى، ھازىرمۇ زارا، ئېچ ئېم قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ كىيىم كېچەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن، مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنىپ، ياۋروپا دۆلەتلىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىدە كەسكىن سىياسەت قوللانمىدى دەپ تەنقىد قىلغان يالقۇن ئۇلۇغيول ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ، ئۆزىنىڭ بريۇسسېلدىكى ياۋروپا پارلامېنتىدا بەرگەن دوكلاتىنىڭ تەسىرى ۋە ئۈنۈمى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئائىلە جەمەتى دۇچ كەلگەن پاجىئەلەر بىلەن ئاڭلىتىلغان بۇ دوكلاتنىڭ ئاڭلىغۇچىلاردا، كۈچلۈك تەسىرات پەيدا قىلغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئون يەتتىنچى دېكابىر كۈنى تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدە ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا، مەسئۇد سابىرى بايقۇزى قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىنى خاتىرىلەش مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىلغان. يىغىندا ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق كۈرىشىدىكى پائالىيەتلىرى ۋە تەسىرى ھەققىدە ئەسلىمە ۋە مۇھاكىمە ماقالىلىرى ئوقۇپ ئۆتۈلگەن. شۇنداقلا مىللىي ئازادلىق كۈرەش يولىدا ئۇلاردىن ئۈلگە ئېلىش تەكىتلەنگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئىستانبۇلدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئىستانبۇلدا ئېچىلغان ئۈچ ئەپەندىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا مىللىي كۈرەش يولىدا ئۇلاردىن ئۈلگە ئېلىش تەكىتلەندى. ئون يەتتىنچى دېكابىر كۈنى ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ۋاپاتىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن، مۇھەممەتئېمىن بۇغرا، مەسئۇت سابىرى بايقۇزى قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىنى خاتىرىلەش ۋە خاتىرىلىتىش مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى مۇراسىمغا تۈركىيە مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ يۇقىرى قاتلام ھەيئەت ئەزاسى داۋۇت خاسقىرىش بۈلەنت ماشائوغلۇ زەيتۇنبۇرنى ناھىيە ھاكىمى ئادەم ئۇسلۇ قاتارلىق سىياسىي ئەربابلار ۋە ئۇيغۇر تۈرك تەشكىلات رەھبەرلىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى زەيتۇنبۇرنى ناھىيە ھاكىمى ئادەم ئۇسلۇ ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى، شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا ئۈمىدسىزلىنىشكە ھېچقانداق باھانىمىز يوق. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچ ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل دۆلىتىمىزنىڭ قۇرۇلۇشى بىلەن ھەم مىللىي مارشىمىز ھەم مۇستەقىللىقنىڭ سىمۋولى بولغان ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىمىز مەۋجۇت بولغان شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل بولغان كۈنى ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىمىز شەرقىي تۈركىستان ئاسمىنىدا لەپىلدەيدۇ ۋە مىللىي مارشىمىز ئوقۇلىدۇ بىر كۈنى شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل بولىدۇ ئۇ مۇستەقىللىقنى بىز كۆرەلمىگەن تەقدىردە بىزنىڭ ئەۋلادلىرىمىزنىڭ كۆرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز مۇھاكىمە يىغىنىغا ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى پروفېسسور مۇئاللا ئۇيدۇ يۈجەل خانىم رىياسەتچىلىك قىلدى مۇھاكىمە يىغىنىدا شەرقىي تۈركىستان ۋەقپى رەئىسى دوكتور مۇھىتدىن جانئۇيغۇر دۆلەت ئەربابى دوكتور مەسئۇد سابىرى بايقۇزىنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيەتلىرى دېگەن تېمىدا شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ باش كاتىپى دوكتورانت ئابدۇللا ئوغۇز شائىر يازغۇچى ۋە تارىخچى مۇھەممەتئىمىن بۇغرانىڭ ھاياتى ۋە ئەسەرلىرى دېگەن تېمىدا ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئۆمەر قۇل لىدېر ئىسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ كۈرەش ھاياتى دېگەن تېمىدا سۆز قىلدى دوكتور ئۆمەر قۇل مەرھۇم ئىسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى ئىشتە بۇ ئۈچ شەخسىيەت جىددىي مانىدا خوش بىر سادا بۈيۈك بىر داۋا بۈيۈك بىر كاراكتېر بىراكىپ گىتتى. بۇ دۇنيادا ئۈچ مۇھىم ئىنسان ئالەمدىن ئۆتتى بۇ ئۈچ شەخس شەرقىي تۈركىستان سامالىرىدا يېقىملىق بىر سادا ياڭراتقان بولۇپ، مانا بۇ ئۈچ شەخس چىن ماھىيىتى بىلەن يېقىملىق بىر سادا، كاتتا بىر داۋا ۋە ئۆزگىچە بىر خاراكتېرنى مىراس قالدۇرۇپ كەتتى. ئۇلارنىڭ بىرسى دوكتور مەسئۇت سابىرى بايقوزى، ئىككىنچىسى مەمەتئىمىن بۇغرا ئەپەندى. بىز ئۇنى ھەر دائىم شەرقىي تۈركىستان ۋەتىنى ئۈچۈن ۋەتەندىن ئايرىلىش دېگەن سۆزلىرى بىلەن ئەسلەيمىز. ئۈچىنچىسى ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن. ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن دېيىلگەن ھامان شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئېسىمىزگە كېلىدۇ ۋە شەرقىي تۈركىستان داۋاسى تىلغا ئېلىنغان چاغدا بىز ئۇنىڭ ئىسمىنى ياد ئېتىمىز بىر ئەسىرگە يېقىن ھاياتىدا يوقسۇللۇققا ۋە تەھدىتلەرگە تىز پۈكمەستىن ھوقوق مەنسەپ ۋە شان شۆھرەتكە بېرىلىپ كەتمەي داۋا يولىدا مۇستەھكەم تۇرغان ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىننى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانى مەسئۇد سابرى بايقوزىنى ياخشى بىلمەستىن ياكى چۈشەنمەستىن شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى بىلىمەن ياكى چۈشىنىمەن دېيەلمەيمىز ئۇلار شۇنداق كاتتا شەخسلەر ئىدىكى ئۇلارنىڭ ۋاپاتىدىن نەچچە ئون يىل ئۆتكەن بولسىمۇ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ۋە ئۇنىڭ يالاقچىلىرى بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۇلاردىن ۋە ئۇلارنىڭ ۋارىسلىرىدىن قورقماقتا ئىگىلىنىشىچە مەرھۇم ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنجى يىلى قەشقەرنىڭ يېڭىسار ناھىيىسىدە دۇنياغا كەلگەن ئۇ ياشلىق دەۋرىدىن باشلاپ تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى ئون يەتتىنچى دېكابىر كۈنى ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان ئۇزۇن بىر زامان بويىچە شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن ھارماي تالماي كۈرەش قىلغان ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ۋەتەن ئۈچۈن ۋەتەندىن ئايرىلغاندىن باشلاپ بولۇپمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك تۆتىنچى يىلى تۈركىيىگە كېلىپ ئولتۇراقلاشقاندىن باشلاپ تۈرك دۇنياسى ئەرەب دۇنياسى ۋە غەرب دۇنياسىدا پۈتۈن ئىمكانلىرى بىلەن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئاڭلىتىپ مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ئاساس سالغان ۋە ئۆچمەس ئىز قالدۇرغان ۋەتەنپەرۋەر زاتلاردىن بىرى ئىدى ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى ئون يەتتىنچى دېكابىر كۈنى توقسان تۆت يېشىدا ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغانىدى مۇھاكىمە يىغىنىدا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور مۇھىتدىن جان ئۇيغۇر مەرھۇم مەسئۇد سابىرى بايقوزىنىڭ ھاياتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى دوغۇ تۈركىستانىن يىرمىنجى ئاسىر سىياسىي تارىخىنە ئادىنى ئالتىن ھارفلەرلە يازدىرمىش ئولان دوكتور مەسئۇد سابىرى بايقوزىدۇر. شەرقىي تۈركىستاننىڭ يىگىرمىنچى ئەسىر تارىخىغا نامىنى ئالتۇن ھەرپلەر بىلەن يازدۇرغان شەخس دوكتور مەسئۇت سابىرى بايقوزىدۇر. مەسئۇت ئەپەندى ئاتمىش بەش يىللىق ھاياتى بويىچە ۋەتەن ۋە مىللەتنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن مۇھىم شەخسلەردىن بىرىدۇر. مەسئۇت سابىرى بايقوزى شەرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا شەھىرى ئاراۋۇز يېزىسىدا بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئىقتىسادلىق بىر ئائىلىدە دۇنياغا كەلگەن. دادىسى سابىر ھاجى مەھەللىنىڭ ئاقساقىلى بولۇپ ئوقۇمۇشلۇق ۋە مەرىپەتپەرۋەرلىك بىلەن تونۇلغان كىشى ئىدى ئۇ باشلانغۇچ مەكتەپنى غۇلجىدا پۈتتۈرگەندىن كېيىن دادىسى تەرىپىدىن ئىستانبۇلغا ئەۋەتىلگەن مەسئۇت سابىر بايقۇزى ئىستانبۇلدا تولۇق ئوتتۇرا ۋە ھەربىي دوختۇرلۇق كەسپى بويىچە ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن شۇ جەريان مەسئۇت ئەپەندىنىڭ پىكىر چۈشەنچىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە مۇھىم تەسىر كۆرسەتكەن بولۇپمۇ ئىتتىھادچىلارنىڭ تەسىرى ئاستىدا مىللىي ئېڭى ۋە تۇيغۇسى ئويغانغان بولۇپ ۋەتەنپەرۋەرلىك سۆيگۈسى كۈچەيگەن. ئۆزەللىكلە ئىتتىھادچىلارىن ئەتكىسى ئىلە مىللىي شۇئۇر ۋە دۇيغۇسى گەلىشىپ، ۋاتان سەۋگىسى ئارتمىشتىر. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستانغا قايتىپ بارغاندىن كېيىنكى ھاياتىنىڭ قالغان قىسمىدا بۇنىڭ تەسىرىنى كۆرۈۋالالايمىز. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ۋاپات بولغان مەسئۇت سابىر بايقۇزى ئەڭ قىيىن شارائىتتىمۇ تەۋرەنمەستىن ۋەتىنى ۋە مىللىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلغان ھەمدە ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە ۋەتەن مىللىتى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن پانتوركىست بىر كىشى ئىدى ئۈچ ئەپەندىنى خاتىرىلەش مۇھاكىمە يىغىنىدا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ۋەقىپىنىڭ باش كاتىپى دوكتورانت ئابدۇللا ئوغۇز ئەپەندى مەرھۇم رەھبەر مۇھەممەتئىمىن بۇغرانىڭ كۈرەش ھاياتى ۋە يازغان ئەسەرلىرى توغرىسىدا توختالدى ئابدۇللا ئوغۇز ئەپەندى مۇھەممەتئىمىن بۇغرانىڭ چەت ئەل چىققاندىن كېيىن ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە خىتايغا قارشى قەلەم كۈرىشى قىلغانلىقىنى ئۇنىڭ يازغان ئەسەرلىرى ۋە پائالىيەتلىرى نەتىجىسىدە

شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنىڭ بىر ھەربىي قوماندانى بولۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە بىر تارىخچى ئىكەنلىكىنى ئۇ يازغان شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابىنىڭ ئەينى زاماندا پولات قادىرى ھاجى ياقۇپ ئانات تۇرغۇن ئالماس ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر قاتارلىق كۆپلىگەن زىيالىيلارغا تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۇ كىتابنى ئوقۇشنى ۋە بېسىپ تارقىتىشنى چەكلىگەنلىكىنى

مۇھەممەتئىمىن بۇغرا يىگىرمىنچى ئەسىردە ئۆتكەن كۆپ تەرەپلىمىلىك قابىلىيەتكە ئىگە ئۇيغۇر سىياسىي ئەربابى دىنىي ئالىم ھەربىي قوماندان تارىخچى ۋە شائىر ئىدى مەرھۇم بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنچى يىلى خوتەندە دۇنياغا كەلگەن بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئالەمدىن ئۆتكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ خاتىرىلەش ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنى ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ۋەقپى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتاي ۋەقپى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئۇماي ئانا تۈرك دۇنياسى ئاياللار بىرلىكى دۇنيا تۈركلەر ۋە قېرىنداش خەلقلەر خىزمەت جەمئىيىتى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.